هيڏي پرهيز هيڏي تقويٰ ڀلا ڪنواري ڇوڪري دعويٰ ٿي ڪري ته ٻار منهنجو هاڻي ڇا سمجهن ماڻهو چيس يا اخت هارون هارون جي ڀيڻ هارون ان وقت ۾ هڪڙو تمام ڀلو ماڻهو هو بيبي صاحب جي عزيزن منجهان هيو بزرگ شخص هو يا ائين آهي يا حضرت هارون عليه السلام جي تقويٰ ۽ طهارت مشهور هئي قوم ۾ اڄ تائين تنهن ڪري چيس ته ها تون ته هارون جي ڀيڻ هئين جيئن چئبو آهي ته فلاڻو سائين فلاڻي جو ڀاء يا ڀيڻ ما ڪان ابوڪ امرا سوء اخلاق ۽ بلندي تنهنجي ايڏي وڏي ۽ خاندان جي لحاظ کان تنهنجو پيء ڀلو تنهنجي ماء سٺي بدڪاري انهن ۾ ٿيندي آهي پوء اها رڳ ڇڪي ايندي آهي ماڻهوء کي اهو به ڪو نه ما ڪان ابوڪ امرا سوء نه هيو تنهنجو پيء ڪو بڇڙو وما ڪانت امڪ بغيا تنهنجي امڙ بغي بمعنيٰ زانيه اها زانيه به ڪانه هئي پيء تنهنجو سٺي سيرت وارو

قول الحق قول الحق اقول قول الحق الله ٿو فرمائي ته مان توهان کي سچي ڳالهه ٿو ٻڌايان الذي فيه يمترون جنهن ۾ توهان شڪ جنهن ۾ اهي شڪ پيا ڪن جهڳڙو پيا ڪن اقول قول الحق يا ٻي قرائت آهي ته قول الحق هو قول الحق عيسيٰ بن مريم الله جو حق جو قول آهي ڪهڙو ڪلمو ڪن سان الله تعاليٰ هن کي پيدا ڪيو جيڪو الله تعاليٰ جي طرفان جبرائيل عليه السلام حڪم کڻي آيو اچي ۽ ڦوڪيائين، اهو حڪم هو، قول الحق، پوء خبر ٿيندي عيسيٰ عليه السلام جي، فيه يمترون، جنهن ۾ توهان شڪ شبهو پيا ڪريو. شڪ جي ڳالهه ئي ڪانهي ڪا. حضرت عيسيٰ عليه السلام جي شان ۽ صفت مٿي بيان ٿي وئي آهي، ڳالهه کليل حقيقت آهي، خامخا ماڻهو جيڪڏهن ڪو جهڳڙو ڪري ته جهڳڙي ۽ اختلاف جي لاء، ته پوء ڪنهن ماڻهو کي آزادي آهي ڪنهن شخص جي نسب تي طعنو ڪرڻ، تهمت هڻڻ، اها ته حقيقت ۾ عظيم غلطي آهي. خدا جي مقرب بندي تي حتيٰ ڪي انهيء کي جيڪڏهن ڪو ماڻهو ائين چوي ته الله جو پٽ آ ته اها به غريب تي تهمت. هي به هڪ پاسي ڏي ٻئي پاسي ڏي رب جي بي حرمتي الله تعاليٰ اولاد کان پاڪ ۽ وري ايڏو سچو پيغمبر ڪيئن ٿيندو اهو جيڪو ناجائز طريقي سان آيل هجي ها بهرحال اهو ته هڪڙو وڏو واقعو ٿي گذريو ما ڪان لله ان يتخذ من ولد نه آهي الله تعاليٰ جي لاء جو وٺي ڪا اولاد سبحانه پاڪائي آ رب جي ڪتاب لکن ٿا ته جبرائيل عليه السلام جيڪو تمام حسين شڪل ۾ ٿي آيو هو سهڻي شڪل ۾ سو دنيا جي اندر تمام حسين ترين جيڪڏهن ڪا شڪل يا چهرو يا قد قامت آهي ته سيدنا محمد رسول الله صلي الله وسلم جو آهي اها شڪل اختيار ڪري آيو بي بي مريم کي جبرائيل عليه السلام جو ان وقت ۾ پنهنجو ظهور ڏنو سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جي صورت ۾ ظهور ڏنو. الله تبارڪ وتعاليٰ وٽ ته اها صورت آهي، اها هن جبرائيل کي ڏني وئي ته اها صورت کڻي وڃي انهي نموني سان ظاهر ٿئيس. ان منجهان پوء لکن ٿا ته قيامت ۾ حضرت بي بي مريم حضور انور صلي الله عليه وسلم جي گهر وارن منجهان يا ازواج مطهرات منجهان هڪڙي هوندي ۽ حضرت عيسيٰ عليه السلام جو هن اسان جي امت ۾ لهي اچڻ اهو انهي ڳالهه جو ثبوت آهي ته ڄڻ هي امت ۾ به ٿي پيو ۽ ابنيت ۾ به اچي ويو انهي لحاظ کان ظاهر ۾ ته ڪو هن جو پيء ڪونه هو پر ڄڻ اها مناسبت ۽ نسبت به ٿي پئي الله ته پنهنجي رازن کي ڄاڻي اهي لکيو اٿن ڪتاب ماڪان لله ان يتخذ من ولد

ان الله ربي و ربکم بيشڪ منهنجو رب توهان جو رب هڪڙو آهي فاعبدوه انهي جي پوڄا ڪريو ته حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جي اها تبليغ آهي هذا صراط مستقيم هي منهنجو سڌو رستو اٿو فاختلف الاحزاب من بينهم اختلاف ڪيو جماعتن ان جي درميان حضرت جعفر طيار جڏهن اهي بي بي مريم ۽ حضرت عيسيٰ عليه السلام جي پيدائش جو اهو آيتون پڙهيون بادشاهه حبشه جي بادشاهه وٽ ڪافرن اتي چغلي ڪئي ته توهان وٽ فتنو وجهندا، پوء هن گهرايو پڇيائين، هن چيو ته اسان ۾ نبي پيدا ٿيو آهي، ان جو نالو فلانو آهي، ماڻهن کي عجيب هڪڙي شريف خاندان منجهئون آهي، ماڻهن کي نماز جو حڪم ٿو ڪري ۽ تقويٰ طهارت جو حڪم ٿو ڪري، صدق ۽ عفاف جو حڪم ٿو ڪري، شرڪ ۽ ڪفر کان بتن جي سجدي کان روڪي ٿو. ته هن پڇيس ته ڪجهه ڪو نازل ٿيو آهي انهيء تي ڪتاب؟ پڙهي ٿو چئين ها. پوء اهي جو آيتون پڙهين تن جي اکين منجهان زار زار پاڻي پيو وهي. عيسائي مذهب جا هيا. عيسيٰ عليه السلام جي پيدائش، بيبي مريم جو واقعو اهي سڀ ڳالهيون ٻڌي حيرت ۾ پئجي پوء هنن کي تڙي ڪڍيائين ته وڃو نڪري توهان منهنجي مملڪت منجهان هي ماڻهو صحيح آهن پوء هن ايمان آندو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم تي پر پٽ فاختلف الاحزاب من بينهم ڪيترا ماڻهو اختلاف ڪري ويا عيسيٰ عليه السلام جي متعلق فرقا فرقا ٿي ويا ڪن حضرت عيسيٰ عليه السلام کي خدا جو پٽ چيو ڪن حضرت عيسيٰ عليه السلام کي يوسف ڊکڻ جو پٽ چيو ابي يوسف نجار هيو ڊکڻ بي بي صاحب جي رشتيدارن ۾ هيو اتي اهو اختلاف ٿي پيو ڪن حضرت عيسيٰ عليه السلام کي نبي نه مڃيو، ڪن وري جن نبي مڃيو تن هن حضرت عيسيٰ عليه السلام کي پٽ چيو، ڪن وري پٽ نه چيو، جو خدا جو ٻانهو آهي، نبي آهي. ڪن نسل تي تهمت ڏني. اهي سڀ فرقا ٿي ويا. فويل للذين ڪفروا من مشهد يوم عظيم. ڪافرن جي لاء ويل آهي ان ڏينهن جي حاضريء کان جيڪو عظيم ڏينهن اچڻ وارو آهي، انهن ڪافرن جي لاء ويل آ تنهن ڏينهن جيڪو عظيم هڪڙو ڏينهن اچڻ وارو آهي، فيصلي جو ڏينهن اچڻ وارو آهي، جنهن ڏينهن فيصلا ٿيندا. هنن ايترا فرقا بڻايا آهن. الله تعاليٰ جي هڪڙائي ۾ هنن کي شبهو پئجي ويو. حضرت عيسيٰ عليه السلام کي خدا جو پٽ چئي خدا چوڻ لڳا. پوء قيامت جي ڏينهن جيڪا تباهي ايندي انهيء کان بچڻ وارو به خيال ڪريو. اسمع بهم جيڪر ٻڌن ها چڱي طرح وابصر ۽ ڏسن ها چڱي طرح ان ڳالهه کي يوم تاتون ياتوننا جڏهن جو ايندا اهو جيڪر ڏينهن ڏسن ٻڌن لڪن الظالمون پر ظالم اليوم في ضلال مبين اهي پڌري گمراهي ۾ هوندا فعل تعجب آهي اهو تنهنڪري ان جي معنيٰ اها ٿيندي آهي ماضي جي معنيٰ وانذرهم يوم الحسرت، ڊيڄارين تون نبي انهن کي حسرت جي ڏينهن کان، اذ قضي الامر جڏهن فيصلو ٿي ويندو. هر ڪنهن کي حسرت هوندي. ڪافر پڇتائيندا. آخر موت جو موقعو جڏهن اچي ويندو پوء ان وقت ۾ ڇا ٿيندو؟ حسرت جا قيامت ۾ تمام گهڻا موقعا آهن. هڪڙو موقعو انتهائي هوندو. اهو موت کي ڪاري گهٽي جي شڪل ۾ آندو ويندو، روايت بخاري شريف جي آهي. پوء ان کي فرمائيندا، جنت ۽ جهنم جي وچ ۾ جهلي. سڃاڻو ٿا هن کي؟ جنت وارا چوندا، سائين موت آ، ڏٺوسي اسان اهو هر ڪنهن ڏٺو هوندو، موت ڏسبو جيڪو ويندو. جهنم وارا چوندا، موت آ. الله تعاليٰ حڪم فرمائيندو، حضرت يحييٰ عليه السلام کي ته انهي کي تون ذبح ڪر. حضرت يحيٰ عليه السلام هن کي ذبح ڪندو. پوء جنت وارن کي ايڏي خوشي ٿيندي چوندا بس موت مري ويو هاڻي جان ڇٽي هميشه هونداسين خلود لا موت جهنم وارن کي ايڏو غم ايڏو فڪر ٿيندو جو چوندا ته موت اچي هر مصيبت جو علاج ڪندو هو هاڻ اهو موت به مري ويو، هاڻ ته اسان کي جهنم ۾ هميشه رهڻو پوندو. سخت غم، ڏک ۽ روئڻ انهن کي اچي وٺندو. تڏهن الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهو جيڪو ڏينهن هوندو وڏو، انهي ڏينهن ويل هوندو ڪافرن جي لاء. انهي ڳالهه جو توهان خيال رکيو، وڏي حسرت هوندي. اذ قضي الامر معاملو ختم ٿي ويندو وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ايمان به نٿا آڻن. انا نحن نرث الارض اسان زمين جا وارث آهيون.

لمن الملڪ اليوم لله الواحد القهار هڪڙو اهڙو ڏينهن ٿيندو ساري ڪائنات ۾ ڪا شيء نه هوندي الله تعالي فرمائيندو اڄ حڪومت ڪنهن جي آهي ڪير جواب ڏئي رب پنهنجو پاڻ کي پاڻ جواب ڏيندو لله الواحد القهار هڪڙي الله تعالي جي حڪومت آهي جيڪو واحد القهار آهي هتي بي بي مريم جو واقعو پورو ٿيو

ڪيترو فرق آهي، اهو فرق مٽايو نه ته هلاڪت اٿو. تڏهن حضرت ابراهيم عليه السلام جو الله تعاليٰ هتي واقعو بيان ٿو فرمائي. وذڪر في الڪتاب ابراهيم بيان ڪري ٻڌاء هن قرآن پاڪ ۾ واقعو ابراهيم عليه السلام جو ڪان صديقا نبيا اهو هيو سچو نبي صديق جيڪو هوندو آ ان جو مطلب اهو هوندو آ ته هن کان سڄي عمر ڪوڙ ته ٺهيو پر ڪوڙ جو ارادو به دل ۾ نه آيو هجي صديق ان کي چئبو آ هر نبي صديق هوندو آ نبوت صدق جو عهدو آ پر هر صديق نبي هجي ائين ڪونهي صديق اختياري عهدو آ نبوت وهبي عهدو آهي. صديق عبادت جو لقب آهي. نبوت الله تعاليٰ جي طرفان عنايت جو لقب آهي. نبي ماڻهو دعويٰ سان نه ٿيندو آهي، ڪسب سان نه ٿيندو آهي، رياضت سان نه ٿيندو آهي، محنت سان نه ٿيندو آهي. صديق نبيء جي تابعداري ۾ صديق بڻجي ويندو آهي. اهو آئينه دارِ نبوت هوندو آهي، جيڪو نبوت جي قلب تي الله جي طرفان وحي نازل ٿئي ٿو، صديق جي قلب تي اهو ائين چمڪندو، جيئن سج جي روشني آئيني جي وجود تي چمڪي، سج جي شڪل ان ۾ ظاهر ٿي بيهي. الله جي فياضي آ، صديق جي قلب جي صفائي آ. الله تعاليٰ فرمائي ٿو، ابراهيم عليه السلام صديق نبي هو. رب جي پاسي کان جيڪي تجليات توحيد ۽ هيڪڙائي جا هوندا ها، هن کي بچپن ۾ چمڪي پيا تڏهن هن کي صديق ڪوٺيو ٿو وڃي. نبي گناهن کان معصوم هوندو آهي. الله تعاليٰ جي نبوت جي تجلي، فيض جي تجلي هن جي قلب تي چمڪندي آهي. حضور انور صلي الله وسلم جن به بچپن کان وٺي پنهنجي انهيء وقت تائين جڏهن جو نبوت ظاهر ٿي، ڪنهن سان بي واجبي نه ڪيون، نه ڪنهن سان وڙهيا، نه ڪنهن جو حق کاڌائون، نه ڪنهن کي ڳالهايون، نه ڪنهن خرافات جي مجلس ۾ وڃي ويٺا. اچي ٿو روايت ۾ هڪڙي دفعي حضور انور صلي الله عليه وسلم کي مائٽ زور ڪري وٺي ويا. عمر جا چوڏهين پندرهين ورهيه جا هجن. هلو شادي آ اتي ٿا هلئون. ڪچهريون هيون جاهليت جون. نبي سائين جن اتي ويا. جيستائين هو سنبرن ڪن پنهنجي انهن سازن سرودن حرڪتن ۾ ۽ ڊاڙن ڊشن ۾ تيستائين نبي سائين جن کي ننڊ وٺي وئي. واهه جو اصل طوفان هئي ننڊ. صبح سان پيا جاڳن ڪچهري ڪڏهوڪو ختم ٿي وئي.

فيض الوهيت، الله تعاليٰ جي فيض جو آئينه دار هوندو آهي. رب تعاليٰ جي طرفان جيڪو فيض پوندو آهي، سڌو سنئون نبي جي قلب تي پوندو آهي. اهو نبي صديق الله جو ۽ وري ٻيو ٻيو صديق هوندو آهي نبوت جو. معنيٰ جيڪو نبوت جي قلب تي نازل ٿئي، صديق جي قلب تي اهو اتري چمڪي پوي. اهو صديق نبوت جو. ائين به باقي صداقت جا عهدا تمام گهڻا آهن. اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر پنهنجي بچپن جي عمر ۾ جوانڙو ٿيو چوڻ لڳو انهن کي ته ابا يا ابت جو لفظ شفقت جو آهي پيار جو آهي ادب جو آهي تي اها يي کان بدليل آهي يا ابت اصل ۾ يا ابي هيو، اي منهنجا ابا لم تعبد پنهنجي پيء کي چوڻ لڳو تون عبادت ڇا لاء ٿو ڪري ما لا يسمع اهڙيون شيون نه ٻڌن نه ڏسن نه ٽارن توکان ڪنهن مصيبت کي شي جي معنيٰ مصيبت ڪيوس يا ڪم اچن توکي ڪنهن شي جي ڪجهه به شي جي معنيٰ ڪجهه به

الله جو رستو ڏيکاري ڇڏيائين، جيڪو هدايت ۽ رشاد ۽ رب جي رضا تي پهچائي، گمراهي کان بچائي، هلاڪت کان بچائي، جنت جي هلي دروازي تي پهچائي، اهڙو رستو ڏسيائين. ٻڌي ويٺو پيء ان جو، آزر ان جو نالو آهي. هي سائين ٻيهر وري ٽيهر يا ابت اني اخاف ان يمسڪ عذاب من الرحمان نتيجو برو، بي فرمانيء جو، متان پهچي توکي عذاب. رحمان جي طرفان، اهڙو رب رحمان جو عذاب تي ان جو فيصلو لهي اچي، ٻانهي جي انتها درجي جي بي فرماني ۽ ڪٺور دل چئبي، جو رحمت واري کان عذاب اچي وڏي ڳالهه آهي ڇا؟ قهار کان عذاب اچي اهو ته مناسب آهي. قهاري طبيعت وارو عذاب ڏيندو، ٿوري گهڻي غلطيء تي رحمان جو ڪاوڙجي وڃي ته وڏو مسئلو آهي. ايترو انسان پري ٿي ويو جو رحمت کي به غضب جو جوش آيو.

الله تعاليٰ جي فرمانبرداريء جي طرف جهڪي پوي، ائين نه پيو ٿئي. شيطان جي پوڄا کان نه پيو باز اچي. الله جي رحمت عظيمه ڏي متوجهه نه ٿيو. ائين ٿي پيو معاملو. پيء حضرت ابراهيم عليه السلام کي اهي لفظ چيا، ان جي تقرير ٻڌي هو سمجهي ويو ته منهنجي معبودن ۽ منهنجي مالڪن کان هي بدعقيده آ. تڏهن ٿو وعظ ۽ نصيحت ڪري. چيائينس وعظ نصيحت نه کپي مانس.

ساستغفر لڪ، انهيء صلي ۾ مان تنهنجي لاء الله پنهنجي رب کان دعا به گهرندس جو الله تعاليٰ توکي بخشي، انه ڪان بي حفيا منهنجو رب مون تي مهربان آهي، يعني پنهنجي مالڪ کان مان دعا گهرندس. مان کان ٻيو هاڻي ڪهڙو علاج آ؟ تون ايتري قدر بيزار ٿي ويو آهين، مون کي ڏسڻ نٿو گهرين، پاڻ وٽ رهائڻ نٿو گهرين ته مان ڇڏي ٿو ڏيان.

اهو ٻار بي فرمان ڪونه ٿئي نه. دين کان جهلن پيء ماء ڪنهن کي، علم پڙهڻ کان جهلن پيء ماء ڪنهن کي ته قرآن نه سک، علم نه پڙهه. ٻار جيڪڏهن انهن کي ڇڏي هليو وڃي، اهو بي فرمان نه آهي ته فرمانبردار آهي. اهو مسئلو هتان نڪري ٿو. چي ابا مان استغفار ڪندس تنهنجي لاء پنهنجي رب کان جو منهنجو مهربان آهي. اعتزلڪم مان توهان کان پري ٿي ٿو وڃان، عزلت ٿو اختيار ڪيان.

نبي سائين جن کي الله تعاليٰ اها ڳالهه ٻڌائي، تون انهن کي اهو سڄو واقعو ٻڌاء ته تنهنجو انهن سان جيڪو تعلقات آهي سو ابراهيم عليه السلام جي طريقي تي آهي ۽ اهي انهن بتن ۽ مشرڪن ۽ بي فرمانن جي طريقي تي آهن جو نقشو ڏسن ته ساڳو آهي نه ان کان بعد پوء موسا عليه السلام جو بيان ٿو اچي مطلب ان جو هي آهي ته جي موسا عليه السلام مقابلو ڪيو فرعون کي وڃي دين ٻڌايائين، توهان به ائين هنن پنهنجي فرعونن کي دين ٿا ٻڌايو. نتيجو موسيٰ عليه السلام جي حق ۾ نڪتو، فرعون پنهنجي لشڪر سميت غرق ٿي ويو. تنهنجو فرعون ابو جهل به ائين تباهه ٿيندو. ٻڌائين موسيٰ عليه السلام جي ڳالهه به اهو موقعو ڏي. اهو به الله تعاليٰ بيان فرمايو. واذڪر في الڪتاب موسيٰ، موسيٰ عليه السلام جو قصو به ٻڌاء. قرآن ڪريم ۾ اها ڳالهه ٿئي ڇو ته اسحاق ۽ يعقوب ته پوء انهن جي اولاد ۾ موسا عليه السلام ٿيو سائين نسل ڇڪجي آيو نه اسباط ۾ موسا عليه السلام آ ٻارهن پٽ ها حضرت يعقوب عليه السلام کي يهودا انهن ۾ وڏو هو تنهن ڪري يهودي جي نالي سان اهي سڀ پاڙا مشهور ٿيا ائين هاڻي به ڪنهن وڏي جي نالي تي پاڙا مشهور ٿيندا آهن اسان جي ڳوٺ ۾ ڪيترا پاڙا آهن وڏن جي نالي تي

وناديناه من جانب طور، اسان ان کي پڪاريوسون طور جبل جي پاسي جي سڄي پاسي کان، هو اتي اچي نڪتو. موسيٰ عليه السلام کي باهه ڏسڻ ۾ آئي پري کان، گهر واريءَ کي چيائين باهه ٿي ٻري؟ اتان مان وڃي ڪا ڪاٺي واٺي توهان ڏي کڻي اچان ته پوء باهه ٻاريو هتي ته توهان سيڪيو سيءُ پيو ٿئي بيبي صاحب کي ان مائي کي به درد ٿئي ٿي پيا ٻار جي ڄمڻ جا سور ٿي پيا يا اتان ڪو رستو بستو معلوم ٿئي ڇو ته اونداهي ۾ خبر نه پئي پئي رستو به ڀلي ويا گهڻو پنڌ ڪيائين اتي آواز آيو اني انا الله يا موسيٰ فاخلع نعليک انک بالوادي المقدس طوٰي جتي پنهنجي لاهه پاڪ وادي ۾ آيو آهين اي موسيٰ مان تنهنجو الله آهيان وڻ منجهون آواز نڪتو موسيٰ عليه السلام جتي لاهي اڏ ڪيو الله فرمائي ٿو اسان سڏيوس طور جي سڄي پاسي کان موسيٰ عليه السلام جو اچي پيو اڏو پريون ته جبل ۾ سڄي پاسي کان آواز پيدا ٿيو سيدم

ايتري قدر وتله للجبين پيشاني ڀر ان کي سمهاريائين ته پوء ايڏو صديق ايڏو سچو صادق الوعد پيء سان جيڪو واعدو ڪيائين بلڪل الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهو منهنجي سچن ٻانهن منجهان هيو اسماعيل عليه السلام جي فضيلت فضيلت اها ته پنهنجي گهر جي اصلاح انهن جي کي ارشاد ڪندو هو خير جو، تهذيب سيکاريندو هو پنهنجي اهل عيال کي، اولاد کي. ماڻهوءَ جو ماحول جڏهن پنهنجو ذاتي سٺو هوندو آهي ته پوء ان جي لاء آسان زندگي گذرندي آهي. نماز جي قائم ڪرڻ جو حڪم، زڪوات جي ڏيڻ جو حڪم، براين کان روڪڻ جي لاء ڪوشش، اهي حضرت اسماعيل عليه السلام جا ڪم هوندا هئا.

معاملات ۾ سچو هوندو هو الله تعالي هن کي نبي ڪري موڪليو آدم عليه السلام کان پوء متصل اهو نبي ٿيو آهي ان جيڪي ڪارناما سرانجام ڏنا دنيا جو استاد چئجي اخنوخ چئجي دنيا جو وڏي ۾ وڏو استاد اخنوخ چئبو آهي عظيم استاد کي اڳئين ٻوليء ۾ استاد نجوم ستارن جي حساب کي ڄاڻندو هو. هي جيڪو حساب ڪتاب آهي، ٻه او ٻه چار، چار او چار اٺ، اٺ او اٺ سورهن، اهو به ان جو علم رکيل آهي. ستارن سان ان جو حساب رکندو هو. قلم سان لکي ۽ شروع ڪيو فن انهيء. ڪپڙا انهيء سبيا. ادريس عليه السلام ڪپڙا خود ٺاهيا به، نه ته اڳي کلون ٻلون پائي وقت گذاريندا ها. جانورن جون تارازي، تور، ماپ، هٿيارن جو ٺاهڻ، ڇريون، ڪاتيون استعمال ڪرڻ اهي سڀ اقتراب، ارتفاق جيڪو ثاني آهي ان ارتفاق ثاني جو علمبردار ۽ ثالث جو. آدم عليه السلام جو اقتراب اول تي ارتفاق اول تي هو. اهي سڀ نبي آهن جن جا درجا رب تعاليٰ وٽ وڏا. الله تعاليٰ فرمائي ٿو آدم عليه السلام به ادريس عليه السلام وانگر آهي. وڏي مقام جو آهي انه ڪان صديقا نبيا ورفعنا مڪانا عليا اسان ان جو درجو بلند ڪري ڇڏيو آهي تمام وڏي درجي وارو شخص آهي اهو ايترا ان ڪم ڪيا دنيا جي اندر عرفان جي لحاظ کان عبادت جي لحاظ کان استادي جي لحاظ کان اهو تعليم ڏيندڙ آهي. تعليم جي لحاظ کان روايات ۾ اچي ٿو ته حضرت اهو اهو جيئرو آسمان تي کڻايو ويو آهي پوء بعضن جو خيال آهي ته اتي هن جو روح قبض ٿيو اسرائيليات جون ڳالهيون هن کي ڪيترا قدر آهن

۽ سچائي هي صديقا نبيا ٿو الله تعالي فرمائيس صديق جو تعلق ڪردار سان آهي احڪام سان آهي تڪويني نبي مگر تڪويني تشريعي جامع نبي هو اولاد آدم جي ان منجهون ۽ انهن شخصن مان جن کي کنيو سي گڏ نوح عليه السلام سان اهي به ومن ذرية ابراهيم اولاد ابراهيم عليه السلام جي اسرائيل يعقوب عليه السلام جو نالو آهي اسر چئبو آهي ٻانهي کي، ايل چئبو آهي الله کي، الله جو ٻانهو. وممن هدينا ٻيا جيڪي هدايت ڪئي سي واجتبينا ان کي چونڊيو سي اذا تتلي عليهم آيات الرحمان اهڙا جو الله جون آيتون جڏهن پڙهبيون خرو سجدا وبڪيا ليٽي پوندا ها سجدي ۾ ۽ روئندي جهڪي پوندا ها الله جي آڏو نالو ٻڌن الله جو جهڪي پون هتي به سجدي جي آيت آهي خلف من بعدهم خلف انهن کان بعد اولاد پيدا ٿي

عباده پنهنجي ٻانهن سان بالغيب پر پٺ انه ڪان وعده ماتيا بيشڪ آهي واعدو انهي جو پهچڻ وارو لا يسمعون فيها لغوا اتي جنت ۾ لغو، بيهودي ڳالهه، نه ٻڌبي الا سلاما سلام ئي سلام هوندو هر هڪڙو شخص هڪ ٻئي کي سلام چوندو ولهم رزقهم انهن کي رزق ملندو فيها جنت ۾ بڪرة وعشيا صبح شام رزق ملندو بنا محنت جي محنتون ٿيون اتي هاڻي اجر ۾ ملندو رزق. اجر ۾ جيڪو رزق ملندو آهي سو رزق جي وقت محنت ڪرڻي نه هوندي آهي، محنت ٿي وئي. تسبيح پڙهندا رب تبارڪ وتعاليٰ جي رزق يسبحون الله بڪرة و عشيا بس تسبيح ملندي پڙهندا رزق ملندو ويندو الله تعاليٰ جي ذڪر تي جنت ۾ جيڪا شيء آهي اها شيء ان جو بنياد هتي به آهي جنت ۾ جيڪا شيء آهي تنهن جو بنياد هتي به آهي. اتي رزق تي ذڪر ملندو، هتي به رزق هن تي ذڪر تي رزق ملندو، هتي به ذڪر تي رزق ملي سگهي ٿو. ڇو ته جنت ۾ اصل شيء جو وجود تڏهن لڀندو آهي جڏهن ان جو بنياد هن دنيا ۾ هوندو آهي. اها ڳالهه خاص آهي ۽ سمجهڻ جهڙي آهي. رزق انهن جو هوندو بڪرة و عشيا

جو صبح جو بکيا شام جو ڍاول هجي ائين الله تعاليٰ رزق ڏئي ٻي روايت ۾ اچي ٿو من شغله القرآن عن ذڪري و مسئلتي جنهن ماڻهو کي قرآن مشغول ڪيو آهي پنهنجي تلاوت ۾ دور ۾ سمجهڻ ۾ اعطي افضل ما اعطي السائلين ذڪر به ٻيو نٿو ڪري سگهي نه ڪو ڪا ٻي ڳالهه ان کي ٻين دعا گهرندڙن کان به وڌيڪ هن کي ڏيندس جو هي دعا به نٿو گهري سگهي قرآن ٿو پڙهي هن جي حاجات کي مان وڌيڪ ٿو ڄاڻان سندس حاجات کان تلڪ الجنة التي اها آهي بهشت اهو ئي جنت آهي بهشت آهي نورث من عبادنا پنهنجي ٻانهن کي ورثي ۾ ڏيندا آهيون من ڪان تقيا جيڪو پرهيزگار هجي فرمانبردار هجي وما نتنزل الا بامر ربڪ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جبرائيل عليه السلام کي چيو انهي موقعي تي جڏهن جو دير ڪيائين سوال هنن ڪيا ها ٽي ته روح ڇا آهي؟ ذوالقرنين ڪير آهي؟ اصحاب ڪهف جون ڳالهيون ٻڌايو. اهي سيکاريون هيون يهودين مشرڪن کي. مڪي مڪرم ۾ وڃي ڪي ڳالهيون ڪيون. پوء يهودين هتي به سوال ڪيو هو روح جي باري ۾. پوء نبي سائين جن هن کي چيو ته اسان ٻڌائينداسون. پوء گهڻا ڏينهن پئجي ويا، جبرائيل عليه السلام نه پيو اچي. الله تعاليٰ فرمايو، لا تقولن لشيء اني فاعل ذلک غدا الا ان يشاء الله انشاء الله ڪبي آ، ائين نه چئبو آ ته مان هي ڪم سڀاڻي ڪندس انشاء الله ڪندس ته نبي سائين جن ان وقت ۾ انشاء الله نه چيو هن چيو ته اهو جواب ڏينداسين اهو جواب هونئن ته پورو هو پر الله تعاليٰ انشاء الله سيکاريو انشاء الله ان وقت نازل ٿيو آهي جبرائيل عليه السلام کي ڏوراپو ڏنو ته تون ڇو نٿو اچين هن چيو ته اسان الله جي حڪم کان سواء ته اچي ڪونه سگهندا آهيون، پنهنجا اختيار ته ڪونهن ڪي، اسان نه ٿا لهي سگهون مگر حڪم الله جو هجي، له ما بين ايدينا، ان جو حڪم آهي اسان جي اڳيان ۽ اسان جي پٺيان، وبين ذلڪ وچ ۾، ما ڪان ربڪ نسيا، تنهنجو رب وساريندڙ ڪونهي توکي، الله تعاليٰ ياد رکندڙ آهي جنهن مالڪ ياد رکيو آهي، رب السماوات والارض، اهو رب تعاليٰ آهي آسمانن جو ۽ زمينن جو، اهو مالڪ آهي ساري ڪائنات جو، حفاظت ڪندڙ آهي انهيء جي. وما بينهما فاعبده پوء ان جي عبادت ڪر واصطبر قائم رهو لعبادته ان جي عبادت لاء هل تعلم له سميا تون ڄاڻين ٿو ڪو ان جي نالي وارو ايڏي ڪنهن نالي وارو ڪو شخص ڪو معلوم ٿئي ٿو جو رب جيڪو بي پرواهه ڪائنات جو مالڪ آهي جنهن کي ڪنهن جي پرواهه ڪانهي ڪا تنهن ڪري پنهنجي دل رب جي بندگي ۾ ڄمائي رکجي ان جي صفات ۽ ان جي ڪمالات ان جا نوال ۽ عطا جهڙو ڪو نالي وارو ٻڌو ٿي ته پوء بندگي به انهي جي ڪبي. هينئر رب تبارڪ و تعالي هتي انهي مضمون کي پورو ڪيو. ان کان بعد يقول الانسان سان هڪڙو ٻيو مضمون ٿو اچي پيو. ان جو مطلب هي نڪرندو هلي اڳتي ته انسان ڪيترين شين کي محال ٿو سمجهي. سمجهي ٿو منهنجي عقل ۾ نه ٿيون اچن. الله تعاليٰ انهيء جو جواب ٿو ڏي. وڏو محال انسان وٽ مرڻ کان بعد جيئري ٿيڻ جو آهي. دنيا ۾ رب تعاليٰ جي ڪيئي دفعا مدد ٿي پهچي، ڪيترن ڳالهين ۾ ماڻهو منجهندو آهي. پر وڏو مسئلو هن کي آهي ته مرڻ کان بعد قبرن مان جيئرو ڪيئن ٿئبو؟ ۽ اهو مسئلو آهي بعث بعد الموت جو. بت جي پوڄا، انهيء جو جواب اچي ويو. الله جي حڪومت قائم ڪبي.

آرام سان. اهو جيڪو آهستي آهستي، دير دير سان لهڻو آهي، اهو الله جي حڪم سان آهي، جيڪو تنهنجو رب آهي. معنيٰ ان جو ارادو ان جي مشيت آهي، ان جي حڪمت جي مطابق اهو ڪم ٿيندو آهي. اهو رب تبارڪ و تعاليٰ اسان جي پس و پيش کي ڄاڻي ٿو. اسان جي اڳتي ڇا ٿيندو، گذريل ڇا آهي، اهو سڀ رب تبارڪ و تعاليٰ جو علم آهي. وما ڪان ربڪ نسيا، نسيا معنيٰ وسارڻ وارو، معنيٰ نسا. نسي ينسيٰ ترڪ يترڪ ترڪ ڪرڻ وارو ناهي، تنهنجو رب توکي ڇڏيندو نه، معنيٰ تون هميشه ان رب تبارڪ وتعاليٰ جي امر ۾، ارشاد ۾، رهندين، توکي ڪونه ڇڏيندو.

ڪيترا وڏا آهن. حضور انور صلي الله عليه وسلم جڏهن مڪي مڪرم ۾ عبادت ڪندا هئا، ڪعبت الله جي آڏو اچي نفل پڙهندا هئا، ان ڪافرن جي اختلاف جي گهمسان ۾ ۽ هو تڪليف ڏيندا هئا ۽ ايتري قدر تڪليفون جو توهان کي معلوم آهي ابو جهل ڪپڙو وجهي ڳچيء ۾ ان کي وٽ ڏنا ۽ فرمايو توهان منجهان ڪو آهي ٻئي دفعي جو سلا جزور فلان جي کڻي ٿئي وڃي، اٺ ڪٺائون، ان جا ڇڇڙا ها پيٽ جا، بچي دانيون، اهو گند اچي ڀي مٿون وجهوس، نبي سائين جن سجدي ۾ ويا ته هٿ اچي اڇلين. اهڙي قسم جون اذيتون ۽ تڪليفون الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته رب جي عبادت لاء ثابت قدم رهبو يا تڪليفون سهبيون. ڇالاء هل تعلم له سميا ان جو مطلب هي آهي ته مستحق

چوندو ته مون کي هڪڙي ڏينهن الله تعاليٰ وٽ حساب ڏيڻو آهي، تنهن ڪري انهيء رب وٽ ڪنهن صحيح حالت ۾ ته پهچان جو مان تنهن جو جواب صحيح ڏئي سگهان. بعث بعد الموت، ايمان بالآخرت، انسان جي زندگيء ۾ صحيح ڪردار جو اهو عقيدو ضامن آهي. جنهن شخص کي بعث بعد الموت جو خيال ذهن ۾ بيٺو هوندو، لازمي طرح سان اهو مطيع ۽ پنهنجي رب جو فرمانبردار ٿيندو ۽ خوف رکندو. تنهن ڪري هتي بعث بعد الموت جو مسئلو ٿو اچي جيڪو ڪفار جي ذهن ۾ ڪونه هيو هو چوندا هئا ته اسان جڏهن عظاما نخرة ٿي وينداسي پراڻا هڏا ان کان بعد ڪيئن اٿنداسي من يحي العظام وهي رميم هڏيون جڏهن صفا پراڻي ٿي وينديون ڀورا چورا پوء ڪيئن اٿنداسي يقول الانسان ءاذا ما مت انسان ٿو چئي جڏهن مان مرندس

پاڻي وڌيڪ نازڪ يا خاڪ منجهان ڪا شيء بڻائڻ انا خلقناه من قبل ولم يڪ شيئا ڪين منجهان وجود ڏيڻ پاڻي جي قطري تي صورت جي نقشگري اها ڳالهه عقل ۽ قياس جي به خود قرين آ ته انسان به اهو ڪندو فوربڪ لنحشرنهم والشياطين مون کي تنهنجي رب جو قسم آ جيڪو تنهنجو پاليندڙ آهي تنهنجي جسم کي تنهنجي روح کي لنحشرنهم ضرور ضرور اسان انهن کي گڏ ڪنداسون ۽ انهن جي شيطانن کي به گڏ ڪنداسون ثم لنحضرنهم پوء انهن سڀني کي هڪ ٻئي جي سامهون آڻينداسون جمع ڪري سامهون آڻينداسون جهنم جهنم جي چوڌاري جثيا گوڏن ڀر اهي سڀ گوڏن ڀر هوندا عجز جي حالت هوندي ڪمزوري جي حالت ۾ ماڻهو اٿي بيهي نه سگهندو آهي اهڙي بري حالت ۾ هنن کي جهنم جي چوڌاري آڻي گڏ ڪبو

جهڙي به قسم جا ماڻهو هوندا انهن سڀني کي رب تبارڪ وتعاليٰ اچي گڏ ڪندو منڪرن جي هر فرقي ۾ جيڪي زياده زياده سرڪش هوندا آڪڙ باز هوندا انهن کي عام مجرمن کان الڳ ڪري اڳي آندو ويندو پوء انهن ۾ جيڪي زياده سزا جي لائق هوندا اهي انهن کي جيڪي الله جي علم ۾ آهن اڳ ۾ انهن کي ڌڪو ڏنو ويندو تقدم تاخر هوندو سزا ۾ تقدم تاخر هوندو ڇو ته انتها ۾ ته فرق ڪونهي ابتدا ۾ انتها ۾ ته ابد الآباد جهنم ۾ رهندا

جهنم ۾ صليا بمعنيٰ سڙڻ، احتراقا، اها معنيٰ اٿس. معنيٰ اسان ڄاڻون ٿا انهن شخصن کي جيڪي اهي اڳي آهن انهيء جهنم ۾ سڙڻ جي لائق، تنهنڪري اڳ ۾ انهن کي پيش پيش ڪري جهنم ۾ هڻبو. وان منڪم الا واردها، ناهي توهان منجهان ڪوئي هڪڙو مگر ورود ڪندو انهيء جهنم تي، اچي پهچندو.

نه اچي، قال الذين ڪفروا ڪافر دنيا ۾ اهي آيتون ٻڌي چوندا ها، للذين آمنوا مؤمنن کي، اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا، ربه اسان ٻنهي جماعتن مان ڪهڙو ڀلو آهي جاء ۾ ۽ ڪهڙو بهتر آهي مجلس ۾، ڏسو جايون رهڻ جون ڪنهن جون سٺيون مجلسون لڳل آهن، ڪيتري قدر چانس، ڪچهريون، چوڌاري، اسان وٽ آهن ڪين توهان وٽ، مؤمنن کي ڪافر دنيا جي جهان ۾، ائين چوندا ته مقام معنيٰ جاء منزل، نديا معنيٰ مجلس ۽ اجتماع، ڏسو ڪنهن جو گهڻو آهي، ڪنهن جو سٺو آهي. مؤمنن کي اهڙيء طرح هتي شرمائڻ جي ڪوشش ڪندا ڪافر چوندا ته هتي اسان جي عزت آهي، تنهنڪري جيڪا ڳالهه ڪيو ٿا اتي به اسان جي اهڙي هوندي ويو. سو الله تعاليٰ فرمائي ٿو ائين ڪونهي. ڪم اهلڪنا قبلهم من قرن ڪيتريون قومن جون قومون اسان تباهه ڪري ڇڏيون ۽ اهي هلاڪ ڪيونسين قرن. جماعت، هم احسن اثاثا، اهي زياده بهتر هيون سامان ۾، و رئيا ۽ ڏيکاء ۾، سامان به انهن جو گهڻو هو، منظر به نظارا به عجيب هئا، رئيا معنيٰ منظر ۽ نظارو، سامان گهر جو، فرنيچر، اثاث، سامان فرنيچر گهرن جا ڏاڍا اچا اچا ۽ نظارا به تمام سٺا اهڙا هيا، ڪيتريون قومون اهي هلاڪ ٿيون انهن منجهان ڪو هڪڙو به نه بچيو. مٿين ڳالهين جو اهو جواب انهن کي ڏنو ويندو ته توهان پنهنجي ساز ۽ سامان ۽ شان ۽ نمود تي وڌي وڌي مومنن جي مٿان آڪڙ ٿا ڪريو پر جڏهن انبيا جي مقابلي ۾ انهن سرڪشي ۽ تڪبر ڪيو ۽ فخر کي پنهنجو شعار بڻايو الله تعاليٰ انهن جي جڙ ڪاٽي ڇڏي ۽ دنيا جي نقشي ۾ انهن جو نشان ئي باقي نه رهيو پوء جيڪو آدمي چاهي ٿو ته رب تبارڪ و تعاليٰ وٽ عزت ٿئي دنيا فاني جي سامان ۽ اسباب ۽ نظاري کان عارضي عارضي بهار کان ڌوڪو نه کائي. اها خاص ڳالهه آهي جو ماڻهو پنهنجي دولتمندي ۽ تڪبر جي بنياد تي حق کي ٺڪرائي هلاڪت جو لقمو بڻجي وڃي. اهو انسان کي. نه ڪرڻ گهرجي ائين هن ڳالهه کي سمجهي انسان کي دنيا جو سامان دنيا جي خوشحالي اها مقبوليت جي نشاني نه آهي نه ڪو انسان جي حسن انجام جي اها ڪا شاهدي آهي ته ڪو جڏهن هن کي ايتري قدر چانس مليل آهي دنيا ۾ تنهنڪري آخرت ۾ به ائين هوندو اها غلطي آهي اها نه سمجهڻ گهرجي ائين اذا تتليٰ عليهم آياتنا بينات اها جواب آهي مٿين ڳالهه جو وڪم اهلڪنا قبلهم من قرن ڪيتريون قومون جيڪي ايئن اهي به تباهه ٿيون جن جا سامان اسباب اهي تمام گهڻا هئا ڪل من ڪان في الضلالت پوء تون نبي ٻڌائين هنن کي چوين ته گمراهي خراب شي اٿوَ يعني جيڪو گمراهي ۾ وڃي پيو ۽ گمراهي ۾ ان کي ڀلا ڇڏي ڏيو فليمدد له الرحمان مدا رب تبارڪ وتعاليٰ ڍر ٿو ڏي انهي کي ڍر ڏيان رحمان آهي مالڪ آهي پوء دنيا جي اندر هو الله جي رحمت کان غلط فائدو ٿو وٺي رب تعاليٰ هن کي به ڍر ڏئي ڇڏي آ ان گمراهي ۾ جيڪڏهن ڪو وڃي ٿو ته هليو وڃي ڇو ته هن ان ڳالهه کي نه سمجهيو ته ڪا دنيا انسان جي اخلاق جي جاچ جي جڳهه آهي. آيا دنيا جو جي زندگي امتحان جي زندگي آهي. انهي ۾ جيڪو عمل ڪري صحيح معنيٰ ۾ ۽ الله تعالي کي راضي ڪري ته ان جو بچاء ٿئي. رب تعالي جي عادت ۽ اها حڪمت آهي ته جيڪو ماڻهو پنهنجي ڪسب ۽ ارادي سان جيڪو به رستو اختيار ڪري، ۽ هن کي رستي نيڪ ۽ بد جي خبرداري ته ڪرايل آهي، هاڻي اڳتي هن جو اختيار آهي، رب تعاليٰ هن جي طاقت سلب نه ڪندو. جيڪڏهن ڪو شخص پنهنجي ڏنل الله جي نعمت قوت کي گناهه ۾ ۾ خرچ ڪري ته رب تبارڪ و تعاليٰ ان جي طاقت سلب نه ڪري ڇو ته اختيارات جي معنيٰ اها هوندي آهي نه ۽ جيڪڏهن پنهنجي ضعف ۽ ڪمزوري جي حال ۾ به رب جي رستي ۾ هلي ته رب تبارڪ و تعاليٰ انهيء کي انهيء حال ۾ رکي ۽ درجو عطا ڪري. مطلب ته انسان پنهنجي طاقت کي جائز خرچ ڪري، جيتري جو طاقت هجيس، ناجائز خرچ نه ڪري. اها ڳالهه آهي. تڏهن رب تعاليٰ فرمائي ٿو، قل من ڪان في ضلالة فليمدد له الرحمٰن مدا، جيڪو ماڻهو گمراهيء ۾ آهي، پوء ڍر ٿو ڏي الله تعاليٰ ان کي ڍر ڏيڻو، معنيٰ هن کي ڊگهو رسو ٿو ڏئي ڇڏي، مال به گهڻو. ۽ اسباب آسان، بس پوء انهي ۾ هي خوش رهجي ٿو وڃي ۽ پاڻ کي انهي ۾ آسودو ٿو سمجهي، اڳتي جو فڪر هن جي ذهن منجهان نڪري ٿو وڃي ۽ اهو ائين ڪونهي ڪو ته هن کي ياد نه ڏياريو وڃي، ياد ڏياريو ٿو وڃي. دنيا جا انقلابات، دنيا جون گردشون، قرآن پاڪ جون آيتون، وعظ ۽ ۽ نصيحتون هر وقت هن جي ڪنن تي لنگهن گذرن ٿيون.

آزاد هجن ٿا، ڪنهن جو لشڪر ۽ فوج ڪمزور هئي، جيڪو اڳي چوندو هو ته اسان آهيون خير مقاما و احسن نديا، جيڪي چوندا ته اسان جي جاء به بهتر، مجلس به وڏي، هاڻي ڏسو ته ڪنهن جا ماڻهو گهڻا، ڪنهن جي طاقت وڏي، اها ڳالهه هنن کي پوء پاڻ سمجه ۾ اچي ويندي ته اسان ڪهڙي هن غلطي ۾ هياسون، لشڪر ڪنهن جو گهٽ هو، طاقت ڪنهن جي سست هئي، پوء سمجه ۾ ايندي، پوء اهو ٿيندو آهي ٻن صورتن سان. يا ته اهڙي ڪا گردش آفت هن جي مٿان اچي وڃي يا ته حق جي جماعت غالب ٿي وڃي ۽ انهن کي سزا ڏي جڏهن هي حق جي مقابلي ۾ ٽڪر پئي کائيندا